تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىزنىڭ بۈگۈنكى قىسمىدا ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر رايونىنىڭ يىگىرمىنچى ئەسىردە بېسىپ ئۆتكەن سىياسىي مۇساپىلىرىگە ئائىت ھازىرلانغان پروگرامما دىققىتىڭلاردا بولىدۇ قېنى مەرھەمەت دىققىتىڭلار تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىزدە بولسۇن ئاۋسترالىيەدە ياشايدىغان سەكسەن ئالتە ياشلىق پېشقەدەم ئۇيغۇر زىيالىيسى، شائىر ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندى ئۆزى شاھىت بولغان ئۇيغۇر قىسمەتلىرى ھەققىدىكى ئاغزاكى تارىخىي بايانلىرىنىڭ بۇ قېتىملىق قىسمىدا بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك يەتتىنچى يىل بەشىنچى ئايلاردا ئۈرۈمچىدە چاقىرىلغان ئۇيغۇر ئېلى بويىچە تۇنجى قېتىملىق كەڭ كۆلەملىك ئەدەبىيات-سەنئەتچىلەر قۇرۇلتىيى، جۈملىدىن يازغۇچىلار قۇرۇلتىيى ھەققىدە توختالدى. ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك يەتتىنچى يىلى ئۈرۈمچىدە تۇنجى قېتىم شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئەدەبىيات سەنئەتچىلەر بىرلەشمىسىنىڭكى چوڭ قۇرۇلتىيى ئېچىلىپ شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق يازغۇچىلار جەمئىيىتى قۇرۇلغانىكەن بۇ ئەمدى مۇشۇ ئۇيغۇرلارنىڭ يىگىرمىنچى ئەسىر مەدەنىيەت سەنئەت ئەدەبىيات ۋە باشقا تارىخىدىكى ناھايىتى مۇھىم بىر ۋەقە دەپ قارىلىدىكەن سىز مۇشۇ پائالىيەتكە قاتناشقانكەنسىز مۇشۇ ھەقتە بىر مەلۇمات بەرسىڭىز
سورىغان سوئاللىرىڭىزغا جاۋاب بېرىشكە باشلاي. شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىدە مۇھىم ئورۇنلاردا ئىشلىگەن ئاكىمىز زىيا سەمەدى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك تۆتىنچى يىلى ئۆزىنىڭ رەھبەرلىك قىلىشى تەشكىللىشى بىلەن ئۈرۈمچىدە ھەيۋەتلىك خەلق تىياتىرىنى قۇرۇپ بولغاندىن كېيىن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك يەتتىنچى يىلى بەشىنچى ئايلارغا كەلگەن چاغدا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق يازغۇچىلار قۇرۇلتىيىنى چاقىرىشقا مۇيەسسەر بولدى. قۇرۇلتايغا مەملىكىتىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ ھەر قايسى ۋىلايەت، ناھىيەلىرىدىن يازغۇچىلار، شائىرلار، مۇزىكانتلار، ھەر خىل تۈردىكى سەنئەتچىلىرىمىز قاتناشتى. يىغىن قاتناشچىلىرىنىڭ سانى ئالتە يۈزدىن يەتتە يۈزگىچە ئادەم بولدى. پەقەت بىزنىڭ شۇ چاغدىكى شىنجاڭ ئىنستىتۇتىدىن بىر يۈز ئەللىككە يېقىن ئوقۇغۇچىلىرىمىز قۇرۇلتايغا قاتناشقان ئىدى.

مەزكۇر تۇنجى قېتىملىق ئەدەبىيات سەنئەتچىلەر قۇرۇلتىيىنىڭ شۇ ۋاقتىدىكى ئەھمىيىتى نېمە؟ شۇ ۋاقتىدا خەلق ئىچىدىكى تەسىرى قانداق بولغان؟
بۇ قۇرۇلتاينىڭ ئومۇمىي ئەھۋالىنى ئېيتساق، قۇرۇلتاي ناھايىتى ياخشى ئۆتكەنىدى. قۇرۇلتاينىڭ ئەڭ چوڭ ئەھمىيەتلىرىدىن بىرى شۇكى، قۇرۇلتاي ئاتالمىش ئازادلىقتىن كېيىنكى شەرقىي تۈركىستان بويىچە ئېچىلغان ئەڭ چوڭ يازغۇچى شائىرلارنىڭ، ئەدەبىيات سەنئەتچىلەرنىڭ باش قوشقان ناھايىتى چوڭ بايرىمىغا ئايلاندى. ئىككىنچى بىر ئەھمىيىتى شۇكى، قۇرۇلتاي يالغۇز بىزنىڭ مەملىكىتىمىز شەرقىي تۈركىستان بويىچىلا ئەمەس، ئوتتۇرا ئاسىيادىكى قېرىنداش رېسپۇبلىكىلارنىڭمۇ ۋەكىللىرى قۇرۇلتايغا قاتناشتى.
بۇ قۇرۇلتايغا سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىدىكى ئاتاقلىق يازغۇچىلاردىن كىملەر قاتناشتى؟
ئۆزبېكىستاندىن سەرۋەر ئەزىموف، قازاقىستاندىن غابىت مۇسرەپوف، بۇ قازاق سولدىتى دېگەن روماننىڭ ئاپتورى، ئۇيغۇر شائىرى قادىر ھەسەن. شۇنىڭ بىلەن بىرگە يەنە ئۆزى خەمىت مۇتىللىن، قىرغىزىستاندىن تۇڭگانلارنىڭ شائىرى ياسىر شىۋازا، تۈركمەنىستاندىن ئامان ئاتلىق يازغۇچى، تاجىكىستاندىن بىرەيلەن قاتناشتى. مۇشۇنداق قىلىپ بۇ قۇرۇلتاينىڭ ئەھمىيىتى شۇ بولدىكى، يالغۇز شەرقىي تۈركىستاندىكى يازغۇچى، شائىر، سەنئەتكارلارنى ئۆز ئىچىگە ئېلىپ قالماستىن، خەلقئارالىق دەرىجىدىكى چوڭ بىر قۇرۇلتاي بولدى. بۇ قۇرۇلتايغا قاتناشقان تۇڭگان شائىرى ياسىر شىۋازىنىڭ توختاپ تۇر كۈن دەيدىغان بىر شېئىرى بار. بۇ شېئىرنى شائىرىمىز تىيىپجان ئەلىيۇپ تەرجىمە قىلغان ئىدى. شېئىر مۇنداق، توختاپ تۇر كۈن، تاغ كەينىگە مۆكۈنمە. ئۆتكەن ئۆمرۈم جەم بولسۇن بىر كۈنگە. بولغۇم كەلمەس كېلەچەكنىڭ بوۋىسى، بولغۇم كېلەر كېلەچەكنىڭ نەۋرىسى. ھەم شۇنىڭ بىلەن بىرگە خىتاي يازغۇچىلار ئىتتىپاقىنىڭ مۇھىم رەھبەرلىرىدىن بىرسى بولغان تېگى مانجۇ خىتاي يازغۇچىسى لاۋشې بۇ قۇرۇلتايغا قاتناشتى.
مەزكۇر قۇرۇلتايدا يازغۇچىلار ئىتتىپاقىغا كىم رەئىس بولۇپ سايلاندى، شۇنىڭدەك شۇ ۋاقتىدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئاتاقلىق يازغۇچى شائىرلىرى ۋە مەدەنىيەت ئەربابلىرىدىن كىملەر بۇ قۇرۇلتايغا قاتناشتى؟
يازغۇچىلار جەمئىيىتىنىڭ رەئىسلىكىگە ئاتاقلىق يازغۇچى، دراماتورگ ۋە جامائەت ئەربابى زىيا سەمەدى رەئىس بولۇپ سايلانغانىدى. يىغىنغا شۇ دەۋرلەردە ئىسمى ئاتىلىپ، جامائەتچىلىككە تونۇش بولغان پېشقەدەم يازغۇچىلاردىن زۇنۇن قادىرى، نىمشېھىت، ئىبراھىم تۇردى، ئابدۇشۈكۈر يالقۇن، قۇربان ئىمىن، ئەلقەم ئەختەم، تېيىپجان ئېلىيىپ، ئابدۇلھەي روزى، تۇرغۇن ئالماس، ئابلىز نازىرى، ئىمىن تۇرسۇن، تۇردى سامساق، رەھمىتۇللا جارى، مۇھەممەد رەھىم، ئابدۇكېرىم خوجا، قازاقلاردىن بۇقارا تىشقانباي، قاجىغۇمار، قىرغىز ماناسچى يۈسۈپ ماماي، ياشلاردىن مۇھەممەتجان سادىق، پەتتارجان مۇھەممەدى، سۇلتان مەخمۇت، قەمەر قۇربانوۋا، ھەجەر قادىر، ھەنىپە سالىخوۋا، مەمتىلى زۇنۇن، مىرزاھىت كېرىمى قاتارلىقلار ئىشتىراك قىلغان. شۇ ۋاقىتلاردىكى بۇ قۇرۇلتايغا قاتناشقان ئاتاقلىق ئۇيغۇر يازغۇچى شائىرلىرىدىن مەسىلەن، بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆت قىرىق توققۇزىنچى يىللىرىدىكى شەرقىي تۈركىستان ئىنقىلابىدا يەنى شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىدە رەھبىرىي خىزمەتلەرنى ئاتقۇرغان، مەدەنىيەت، مائارىپ، سەنئەت ۋە باشقا ساھەلەردە خىزمەت قىلىپ تونۇلغان ئۇيغۇر يازغۇچى شائىرلىرى زىيا سەمەدى، ئەلقەم ئەختەم، زۇنۇن قادىرى، تۇرغۇن ئالماس، ئىبراھىم تۇردى ۋە باشقىلارنىڭ خەلق ئىچىدىكى تەسىرى، ئورنى، رولى قانداق ئىدى؟
بۇ كونا پېشقەدەم يازغۇچىلىرىمىزنىڭ زىيا سەمەدى، زۇنۇن قادىرى، ئىبراھىم تۇردى، تۇرغۇن ئالماس ھەم شۇنىڭغا ئوخشاش تېيىپجان ئېلىيېف، نىمشېھىت، قاتارلىق يازغۇچىلىرىمىزنىڭ ئۇيغۇر خەلقى ئىچىدىكى ئىناۋىتى ئىنتايىن زور ئىدى. خەلقىمىز ئۇلارنى ئەتىۋالاپ ئۇلارنىڭ ئەسەرلىرىنى ژۇرنال، گېزىتلاردا چىقىدىغان ئەسەرلىرىنى پات-پات چىقىپ تۇرۇشىنى ئارزۇ قىلاتتى. بۇلارغا نىسبەتەن خەلقىمىزنىڭ روھىنى تەربىيەلەپ، خەلقىمىزنى ئىتتىپاقلىققا، بىرلىككە ھەم شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۆزىمىزنىڭ مىللىي ئەدەبىياتىمىزنى، مىللىي تارىخىمىزنى چىڭ ساقلاشقا چاقىرىۋاتقان بۇ يازغۇچىلىرىمىزنى خەلقىمىز بېشىدا كۆتۈرەتتى.
لېكىن مەلۇماتلارغا قارىغاندا، ئەنە شۇ ئەدەبىيات سەنئەتچىلەر قۇرۇلتىيى ئېچىلىپ ناھايىتى ئۇزۇن ئۆتمەيلا، ۋاڭ ئېنماۋ قاتارلىق خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيە سېكرېتارلىرىنىڭ باشلامچىلىقىدا ئۇيغۇر ئېلى دائىرىسىدە كەڭ كۆلەملىك يەرلىك مىللەتچىلىككە قارشى تۇرۇش، يەرلىك مىللەتچىلىككە زەربە بېرىش ھەرىكىتى باشلىنىپ، بىر قىسىم ئۇيغۇر مەدەنىيەت ئەربابلىرى، سىياسىي ئەربابلىرى يەرلىك مىللەتچى دەپ جازالانغانىكەن. نېمە سەۋەبتىن مانا شۇ يازغۇچىلار قۇرۇلتىيى ئېچىلىپ ناھايىتى ئۇزۇن ئۆتمەيلا بۇ ھەرىكەتنى باشلىدى.
يازغۇچىلىرىمىزنىڭ ئەللىك ئالتىنچى يىللاردىكى، ئەللىك يەتتىنچى يىللاردىكى قولغا كەلتۈرگەن ئەدەبىيات، سەنئەت ساھەسىدىكى نەتىجىلىرى بىزنىڭ سۆيۈملۈك خەلقىمىزنىڭ مىللىي روھىنى، ئۇلارنىڭ جاسارىتىنى ئېشىشىغا سەۋەبچى بولغانلىقى ئۈچۈن خىتاي كوممۇنىستلار پارتىيىسى خۇپىڭ بلوكىنى پاش قىلىش دېگەن ھەرىكەتنى پۈتۈن خىتاي بويىچە يۈرگۈزۈپ، مەملىكىتىمىزگە كەلگەندە ئىستىل تۈزىتىش ھەرىكىتى يەرلىك مىللەتچىلىككە قارشى تۇرۇش ھەرىكىتىگە ئايلاندى. بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك يەتتىنچى يىلنىڭ ئاخىرى، بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك سەككىزىنچى يىللاردا يەرلىك مىللەتچىلىككە قارشى تۇرۇش شوئارى ئاستىدا بىزنىڭ شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىدىن قالغان يازغۇچىلىرىمىز، شائىرلىرىمىز، دۆلەت ئەربابلىرىمىز، جامائەت ئەربابلىرىمىز دىنىي ئۆلىمالىرىمىزغا قارشى جازا يۈرۈشىنى باشلىدى. نەتىجىدە زىيا سەمىدى ھەم يەنە باشقا قېرىنداشلىرىمىز، ئىبراھىم تۇردى دەيمىز، يەنە باشقىلارنىڭ ھەممىسى يەرلىك مىللەتچىلىكتە ئۇلارغا رەھىمسىزلىك بىلەن قالپاقلار كىيگۈزۈلدى. مىسال ئالساق، شۇ ۋاقىتلاردا خىتاينىڭ ئاتالمىش شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى تەشۋىقات بۆلۈمىنىڭكى باشلىقى بولغان لىڭ بومىن بىر قانچە قېتىم يازغۇچىلارنىڭ ئىچىدە ھەر تۈرلۈك بۇزغۇنچىلىق، ئىتتىپاقسىزلىق، بىر بىرىنى بىر بىرىگە سالىدىغان، سىنپىي كۈرەشنى تەشۋىق قىلىدىغان دوكلاتلارنى بېرىپ، داۋاملىق ھالدا زىيا سەمىدى، زۇنۇن قادىرى، ئىبراھىم تۇردى ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش ئاتاقلىق يازغۇچىلىرىمىز ئۈستىدىن ھەر تۈرلۈك يىغىن مەجلىسلەرنى ئېچىپ، ئۇلارنى تەنقىدلەپ، ئۇلارنى خەلق ئالدىدىكى ئابرۇينى تۆكۈشكە داۋاملىق ھەرىكەت قىلىپ، يازغۇچىلار جەمئىيىتىمىزنى رەزىللەرنىڭ ئۇۋىسى بۇ يازغۇچىلار جەمئىيىتى دېگەن سۆزنى خەلق ئارىسىدا تارقىتىپ بۆلگۈنچى دېگەندەك قالپاق كىيگۈزدى، مەملىكىتىمىزدىن چەت ئەللەرگە چىقىپ كېتىشىگە مەجبۇرلىدى.
يۇقىرىدا سىلە تارىخىي شاھىت ئەخمەت ئىگەمبەردى سۆزلەپ بەرگەن تارىخىي ئەسلىمىلەرنى ئاڭلىدىڭلار. ھۆرمەتلىك دوستلار يۇقىرىدا سىلەر تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىز بىلەن تونۇشتۇڭلار خەير خوش بۇ پروگراممىنى ئۈمىدۋار ھازىرلىدى